द्वितीयाध्याये त्रयोदश त्रयोदशः श्लोकः किल देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं जरा तथा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीर धीरस्तत्र न मुह्यति देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति तदच्छेदं कुर्मः देहिनः अस्मिन् यथा पश्यतु देहिनोऽस्मिन् यथा देहिनोऽस्मिन् इति अस्ति देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः देहान्तरप्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति धीरः तत्र न मुह्यति इदानीम् एकैकपदं पश्यामः देहिनः देहिन् शब्दः ദേഹിൻ നകാരാന്ത പുല്ലിംഗ ഷഷ്ടി ഏകവചനം ദേഹിൻ അധികാരിൻ ഗുണിൻ മന്ത്രിൻ तादृशशब्दः अस्ति देहिन् अस्मिन् इदं शब्दः मध्यमपुरुष किम् इदम् इति अस्ति किल म मकारान्त सर्वनामशब्दः पुल्लिङ्ग सप्तमी एकवचनम् अस्मिन् अस्मिन् गृहे इति अर्थः अस्मिन् देहे यथा अव्ययमस्ति देहे सप्तमी एकवचनमस्ति कौमारं प्रथम नपुंसकलिङ्गप्रथम एकवचनं यौवनम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गप्रथम एकवचनं जरा आ आकारान्तस्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचनं तथा अव्ययम् देहान्तरप्राप्तिः प्राप्तिः इकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथम एकवचनं धीरः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनं तत्र अव्ययं न अव्ययं मुह्यति मुह् इति धातु मुह् परस्मैपदी धातु मुह् कर्तरिप्रयोगः लट् प्रथमपुरुष एकवचनं लट् इत्युक्ते वर्तमानकाल त्यर्थः वर्तमानकालः प्रसण्टेन्स् प्रथमपुरुष एकवचनं मुह्यति इदानीं पश्यतु यथा यथा इत्युक्ते येन प्रकारेण यथा यथा तथा इति सर्वमस्ति प्रयोगः यथा येन प्रकारेण देहिनः देहि यस्य देहः अस्ति सः देहि अस्ति देहि इत्युक्ते देहः देहः शरीरम् शरीरमस्ति सः एव देहि वयं सर्वे देहिनः यस्य देहः अस्ति सः देहि अत्र वदति यथा देहिनः अस्मिन् दे अस्मिन् देहे अस्मिन् दिस् अस्मिन् देहे अस्मिन् एव देहे देहः शरीरम् अस्मिन् एव शरीरे किं किम् आगच्छति कौमारं कौमारम् इत्युक्ते बाल्यकालं यौवनं तरुणः यौवनकालं यूत् यौवनं जरा वार्धक्य वृद्धत्वं वार्धक्यं तथा एवमेव तेन प्रकारेण एव देह अन्तरप्राप्ति अन्यत्र गच्छति देहं यद् देहमेव अन्यत्र गच्छति देहं गच्छति न देहं त्यक्त्वा देहि अन्यत्र गच्छति धीरः धीरः इत्युक्ते सः एव पण्डितः ज्ञानी इत्युक्ते तस्य लक्षणं किं सः धीरः भवति धीरः इत्युक्ते कः अर्थः अन्यं कमपि गत्वा ताडयन्तुं शक्यते सः न धीरः अभीति भीति नास्ति कुत्रापि अभीः भीति नास्ति पण्डितः तत्र तादृशविषये न मुह्यति न शोचति मुह्यति शोच शोचति दुःखं दुःखं न करोति अति सरलमस्ति देहि अस्मिन् देहे अस्ति किल देहं देह मीन्स् बोडि देहं भिन्नं देहि भिन्नम् अस्ति वा न वा कथम् अवगच्छामः देहं देहि भिन्नम् इति മരണാനന്തരം <laughs> മരണാനന്തരം കഥ അവഗച്ചാമോ ചേഞ്ച് ദേഹി ഇതാനും പശ്യത് മമ ഹസ്ത അഹം വരാമി മമ ഹസ്ത അഹം ഹസ്ത വരാമി മമ ഹസ്ത മൈ ഹാൻഡ് മമ ഹസ്ത മമ പാദ മമ ശരീരം ഇത് വരാമി വാ നവ മമ अहं हस्तः वा न अप अहं कः हु अम् ऐ अहं कः तत्रैव प्राब्लम् एतादृशचिन्तनं करणीयम् इति वदति तदा एव अवगच्छति प्रथमं कथम् अवगन्तुं शक्यते यानि वस्तूनि वयम् अवगच्छामः तानि वस्तूनि स्वीकृत्य चिन्तयतु प्रथमम् अहं पश्यामि मम शरीरमस्ति मम शरीरस्य एतत् शरीरमेव न इति वदामि कदाचित् न अवगच्छामि किन्तु मम हस्तः अहं न इति अहम् अवगच्छामि कदा यदा सुरेशजी उक्तवान् हस्तः गच्छति इति चिन्तयतु अहमस्मि वा न वा मम हस्तः नास्ति चेदपि अहम् अस्मि वा न वा अस्मि मम पादः नास्ति चेदपि अहमस्मि मम हस्तः नास्ति चेदपि अहमस्मि परन्तु तदा मम मनः नास्ति अहम् अव न अवगच्छामि मनः इति विषये न उक्तं किल इदानीं मनसः विषये सः न उक्तवान् तत्र गच्छतु पदे पदे गच्छतु इदानीं किं वदति एतत् बोडि अहं नास्मि इति वदति वयम् अवगच्छामः वा स्वाभाविकतया न अवगच्छामः अवगन्तव्यं चेत् किं करणीयं चिन्तनं करणीयं केन भवान् चिन्तनं करोति चिन्तनं कर्तुं किमपि आवश्यकं किल एतत् बोडि इदानीं पश्यतु अहं चिन्तयामि एतत् मम शरीरम् अहं न कारणम् अहं वदामि भाषायामपि अहं वदामि मम देहः इत्येव अहं वदामि मै बोडि इत्येव अहं वदामि किल मम अनारोग्यमस्ति इत्येव वदति किल मम शरीरस्य वेदना अस्ति इत्येव अहं वदामि तस्मात् शरीरं भिन्नमस्ति इति जानीमः तत्रापि वदति इतोपि सरलमस्ति अवगमनार्थं शरीरम् अहं न इति अवगमनार्थम् इतोपि सरल एक उपायं वदति भवतः शरीरं भिन्नभिन्नसमये भिन्नभिन्नरीत्या आसीत् कदा कौमारं यौवनं जरा इदानीं वयमेव स्वयं चिन्तयामः मम शरीरं बाल्यकालस्य चित्रं स्वीकृत्य पश्यतु स्वस्य चित्रम् इदानीन्तन भवतां चित्रं पश्यतु बाल्यकालस्य चित्रं पश्यतु एतादृशं सर्वं चिन्तनं करणीयं तदेव अहं वा बाल्यकाले यत् आसम् अहम् एतावदेव मम बोडि आसीत् सा एव बोडि इदानीम् अस्ति वा एका एकचङ्क्रमणे द्वादशवर्षाणां मध्ये सम्पूर्णकोशस्य नाशः भवति इति वदति किल आधुनिक सैन्स् रीत्या वदन्ति एकवारं यदा द्वादशवर्षाणि समाप्तं भवति इदानीं मम शरीरे विद्यमान एकः अपि कोशः न भवति सर्वकोशः किं भवति मरणं प्राप्य नूतनकोशाः आगच्छन्ति तस्मादेव एकव्याळवट्टम् इति सर्वं वयं वदामः किल एकचक्रस्य मन्दिरे सर्वं द्वादशवर्ष द्वादशवर्षानन्तरम् एतत् करोति किं करोति कुम्भाभिषेकं पुनः प्रतिष्ठा कुम्भाभिषेकं किमर्थं करोति भगवतः बोडि यदस्ति अस्माभिः कल्पितं तत् द्वादशवर्षानन्तरं किं करणीयं पुनः निर्माणं करणीयम् अस्माकं बोडि अपि एवमेव अस्माकं बोडि मध्ये कः करोति अस्माकं बोडिमध्ये स्वयमेव चलति तत् भगवान् करोति तत् किल मम कति कोशाः प्रतिक्षणं मरणं प्राप्नुवन्ति अहं पश्यामि वा अनन्तरं कोशः मीन्स् सेल् प्रति मम कोशः मरणं प्राप्नोति अन्य कोशः आगच्छति नूतननूतनकोशः एकचक्रं यदा समाप्तं भवति द्वादशवर्षाणि फोर्टि वन् डेस् तस्य अन्येकप्राधान्यमस्ति सैन्स् रीत्या भवन्तः पश्यन्तु गत्वा कः तत्र सर्वं सम्भवति फोर्टि वन् डेस् मध्ये एकं लघुचक्रं मिलति द्वादशवर्षाणि स्वीकरोति बृहच्चक्रं मिलति सम्पूर्णनाशं भूत्वा सर्वं नूतनम् आगच्छति बाल्यकालतः अहं यदा मम शरीरं पश्यामि मम एव इदानीम् अवगमनमस्ति तत् शरीरम् इदानीं मम नास्ति कारणं किम् തത് ബഹു ലഘു എവ ആസീത് ഏക കിലോ എവ ആസീത് ഇല്ല എന്താ ശിശു ആസീത് ഏക കിലോ വാ കിലോ ദ്വയം വാ താമതേവ ആസീത് ഇതാനും ഇതാനും കത്തുവ പശു അന്നാദാമി കതി ഇതി ഇതാനും സ്വയം പൗണ്ട് ഭവതി ഏക കഥം ഏതാഗതം തത്ര നാസീത് തത്രാപി ഭേദ അസ്തി കേവലം ശരീരസ്യ വിഷയം എന്ന ചിന്തയുള്ളൂ एषा पृष्टवती मनः मनः कथं तदेव नास्ति इति वदामि किल बाल्यकालस्य भवतः इच्छा यौवनकाले भवति वा किमर्थं तदपि परिवर्तितं किल बाल्यकाले एकपाञ्चालिका मिलति चेत् पाञ्चालिका डाळ् एकपाञ्चालिका एककन्दुकं क्रीडनकानि मिलति चेत् कथं वयं सन्तोषमनुभवामः सम्यक् स्मरामि वयं किं किं इष्टवन्तः तस्मिन् समये वयं तस्मिन् समये चिन्तयामः वा बिल् गेट् इव धनिकः भवामि एक बाल्य बाल्यकाले किमर्थं धनम् इति तदानीम् उत्तमबुद्धिः आसीत् किन्तु किञ्चित् यौवनं प्रति यदा आगतं मम ताः इच्छाः समाप्ताः किल अथवा कौमारं प्रति यदा बाल्यतः कौमारं प्रति यूत् कौमारं प्रति अथवा यौवनं प्रति यदा अहम् आगच्छामि तदानीं मम अन्तरङ्गे अपि परिवर्तनम् अभवत् कथं परिवर्तनम् अभवत् इति वदामि अहम् अवगच्छामि मम एव अनुभवः बाल्यकाले एककन्दुकं मिलति चेत् कीदृशसन्तोषः आसीत् एकदिनविद्यालये विरामः इत्युक्ते कीदृश आनन्दः आसीत् किल पुस्तकं पूजानिमित्तं स्थापयति इत्युक्ते तदर्थमेव स्मरामः तत् दिनं किन्तु अग्रे तत् नास्ति यौवनकाले अन्यविषयेषु आनन्दः अस्ति वा न वा इदानीं पश्यतु यौवनमपि समाप्तम् इति चिन्तयतु वार्धक्यम् आरब्धम् इदानीं यौवनकाले कस्मिन् विषये भवताम् आनन्दः आसीत् तस्मिन् विषये इदानीम् आनन्दः भवति वा न इदानीं च चिन्ता आरब्धा इदानीं तादृशविषये चिन्तनमेव नास्ति कदाचित् चिन्ता किमर्थमेव अटन्ति जनाः वयमपि एवमेव आस्मः इत्युक्ते मनः मनसः अपि परिवर्तनमस्ति कौमारं यौवनं जरा शरीरमपि भिन्नं भिन्नं भवति मनः अपि भिन्नं भिन्नं भवति तस्मिन् समये वयम् एव अनुभूतवन्तः കാലത്രയെ अपि समानरीत्या तिष्ठति किम् तस्य भेदः न आगच्छति यत् अस्ति तस्य परिवर्तनं न भवति तद्वयं पूर्वमपि दृष्टवन्तः किल यत् परिवर्तनशीलः अस्ति परिवर्तनं चेञ्ज् यत् चेञ्ज् भवति तत् स्थिरं नास्ति यस्य चेञ्ज् भवति मन्दं मन्दं मध्ये मध्ये तत् स्थिरं भवितुं न शक्नोति एतद् बोडि अहं नास्मि इति अहं कथम् अवगच्छामि शरीरम् अहं नास्मि भिन्नभिन्नमार्गाः एकं चिन्तयतु मम इति अहं वदामि किल भाषाद्वारा अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते अहं शरीरम् इति वयं कदापि न वदामः मम शरीरम् इति वदामः तादृशरीत्या चिन्तयति चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः संथिङ्ग् अन्यत् अस्ति शरीरं मध्ये भिन्नभिन्न उपायाः सन्ति तदेव सः वदति कथञ्चित् भवान् विचिन्त्य विचिन्त्य भवतः किं ज्ञातव्यं शरीरम् अहं नास्मि इति मया ज्ञातव्यं पुस्तके अहं पठामि चेत् पर्याप्तं न अहं पठितवान् इदानीम् अहम् अवगतवान् वा न अहं कथं पठितवान् तत्र लिखितवान् अस्ति शरीरम् अहं नास्मि इति तद् मम नालेज् मध्ये मम ज्ञाने मया किं करणीयं तस्य मथनं करणीयं मम अन्तरङ्गे मम मनसि स्थापयित्वा मया चिन्तनीयं तस्य नाम एव वयं वदामः मेडिटेशन् अथवा एकाग्रता ध्यानं चिन्तनं किमपि किमपि वक्तुं शक्नुमः किं तद् भवान् एकस्मिन् स्थाने उपविश्य भवान् चिन्तयन् भवतु किं चिन्तयामि वयं कति विषयेषु चिन्तनं कुर्मः कदापि जीवने परिश्रमं कृतवन्तः एवम् उपविश्य कस्मिन्नपि विषये चिन्तनं करणीयम् इति विचा विचारे उपविशतु चिन्तनं चलति वा वितिन् वन् सेकेण्ड् चिन्तनं परिवर्तयति किल अन्यत्र अन्यत्र किञ्चित् अनन्तरं वयमेव चिन्तय किमर्थम् उपविष्टवान् तदेव वयं विस्मरामः अथवा किं भवति भिन्नभिन्नदोषाः सन्ति तत्र निद्रा आगच्छति तन्त्री आलस्यं तन्त्र इत्युक्ते बहु जटत्वं वा किमर्थम् उपविशामि अनन्तरम् उपविशामि ध्यानं न करोति कोऽपि पृच्छति वा कार्यालयं न गच्छति चेत् पृच्छति किल कार्यालये जनाः पृच्छन्ति अथवा गृहे पति पत्नी इति चेत् परस्परं पृच्छति कारणं धनं नागच्छति तस्मात् प्रश्नः परस्परं पृच्छति किन्तु स्वयं मम आत्मनः विषये न चिन्तयति चेत् कोऽपि अस्मान् पृच्छति वा कोऽपि न पृच्छति अस्माकं शरीरमपि तदनुसृतं किञ्चित् किञ्चित् पठितं किं पठितं तदेव इच्छति उपवेष्टुं वयं प्रयत्नं कुर्मः चेदपि तावत् सरलतया चिन्तनं न आगच्छति तादृशचिन्तनं करोतु तदेव चिन्तनीयं वस्तुतया किन्तु वयं कस्मिन् विषये चिन्तयामः उपविश्य प्राक्टिकल् एकवारं गत्वा उपविश्य पश्यतु किं चिन्तनम् आगच्छति अन्य अन्यचिन्तनम् इत्युक्ते किम् अग्रिम किं करणीयं मनुष्यः तद् तादृशमेव किं करोमि भोजनं करोमि वा अथवा तत्र प्रक्षालनार्थं गच्छामि वा कार्यालये किमपि कार्यं करोमि वा किमपि नास्ति चेत् कम्प्यूटर् स्वीकृत्य फेस्बुक् पश्यामि वा किल नो चेत् वाट्सप् प्रेषयामि वा किमपि चेत् अथवा दूरदर्शनं कति वस्तूनि मनुष्यस्य एकाग्रतायाः मनुष्यस्य एतादृशचिन्तनस्य गमनं कारयति ततः नयति मनुष्य तदेव आधुनिकवस्तूनां सर्वं प्राब्लं तदेव वयम् इदानीं चिन्तयामः ये वाट्सप् वा फेस्बुक् वा किं प्राब्लम् अस्ति अस्माकं सर्वेषां कति घण्टाः खादन्ति किल अस्माकमेव अस्माकं गृहे पश्यामः पुत्राणां पुत्रीणां सर्वम् एतत् नास्ति चेत् एकनिमेषम् उपवेष्टुं न शक्नुवन्ति ते किल अस्माकं बाल्यकाले एतादृश एकवस्तु आसीत् वा न आसीत् केवलं पश्यतु कियत् शीघ्रम् इदानीं कियत् तस्य सेवकः अभवत् एतदेव स्वयं वयम् उपकरणानाम् अथवा अन्यवस्तूनां वयं तेषां सेवकाः वयं चिन्तयामः अहं तत्सर्वं चालयामि अहं चालयामि वा मां चालयति वा एतानि वस्तूनि वस्तुतया मां चालयन्ति मया अस्मिन् समये उपविश्य मम आत्मनः विषये चिन्तनं करणीयम् एतत् शरीरम् अहं नास्मि इति चिन्तनं करोति कः लाभः तादृशं चिन्तयति चेत् तदपि अस्ति किल इदानीम् अहं वदामि वयं चिन्तयामः गीतायां वदति शरीरं नास्मि इति अहम् अवगच्छामि चेत् कः लाभः एतत् शरीरम् अहं नास्मि इति अहम् अवगच्छामि चेत् मम कः लाभः इन्द्रियाणां नियन्त्रणं भवति अथवा ततोपि तदपि सत्यं ततोपि सरलं शरीरस्य नष्टे अस्माकं दुःखं भवति किल यदा एत यशः कियत् स्वाभाविकतया श्लोके वदति इति पश्यतु एतत् यदा भवतः कौमारतः भवान् कुत्र आगतवान् यौवनं भवान् दुःखं कृतवान् वा तस्मिन् समये ओ मम कौमारं मृतम् इति मम कौमारस्य शरीरं गतम् इति कोऽपि दुःखं न करोति ततः कुत्र गतवन्तः वार्धक्यं प्रति गतवन्तः तदापि वयं दुःखं न कुर्मः वयं बोधवन्तः न तस्मिन् विषये इदानीमपि वयं चिन्तयामः वयं कुमारः इत्येव तस्मादेव पद्मकुमारः इति सर्वं नाम स्थापितवन्तः वयं चिन्तयामः अस्माकं तु गमनमेव नास्ति तदा इत्युक्ते भिन्नभिन्नरीत्या वयं किं बोधयामः एतद् बोडि एव अहम् इति अहं बोधयामि वयं न अङ्गीकुर्मः बहु सरलतया एतत् शरीरमेव अहम् इति अहं कथं बोधयामि लघु लघु प्रवृत्तिमध्ये सत्यं कथम् एतत् बोडि विषये वयं कथम् आग्रहं कुर्मः अत्र एकः केशः श्वेतवर्णः भवति चेत् वयं किं कुर्मः तद् ब्लाक् कारय एकैकविषयः किमपि स्वीकरोतु അഥവാ യത്കിമപി കഥം ഏതത് അലങ്കാരം കർത്തും വയം പ്രയത്നം കുർമ്മ അഥവാ തസ്യ പോഷണാർത്ഥം കഥം കഥം പ്രയത്നം കുർമ്മ കിന്തു തത് ന കരോതു ഇതി കോപി ന വദതി കരോതു ഭവാൻ കിന്തു ഭവാൻ അവഗച്ഛതു കിം ഏതത് അഹം <coughs> നാസ്മി കഥം അവഗച്ഛാമ തത്രവ പ്രശ്നമാണ് यद् वक्तुं बहु सरलमेव कथम् अवगन्तव्यं तदर्थमेव भगवान् बहुविध उपायान् सूचयति तदस्माभिः अवगन्तव्यम् अत्रैव आत्मज्ञानविषये एव सर्वश्लोकाः अत्रत्य कथं कीदृश उदाहरणम् अस्माकं मस्तके भवति इति कोऽपि वक्तुं न शक्नोति तस्मात् भिन्नभिन्नरीत्या भगवान् उदाहरणानि ददाति एतत् अहं चिन्तयामि किञ्चित् सरलमस्ति एतत् गत श्लोकस्य अपेक्षया एतदुदाहरणं कारणं वयं जीवने पश्यामः मम सत्यमेव कौमारं गतं मम यौवनं गतं मम इदानीं वार्धक्यस्थितिमध्ये अस्ति एतदपि गच्छति स्वाभाविकमेव एतद् गच्छति इति अहं कथं जानामि मार्गद्वयमस्ति एकं मम कौमारं यौवनं गतं तादृशमेव स्वाभाविकतया एतदपि गच्छति अथवा यक्षप्रश्ने अस्ति किल महाभारतस्य यक्षप्रश्ने यक्षः पृच्छति युधिष्ठिरस्य समीपं लोके अत्यन्त अद्भुतकरं कार्यं किम् यक्षः वदति सर्वे अस्माकं पुरतः एव मरणं प्राप्नुवन्ति तदापि मम अपि तदस्ति इति कोऽपि न चिन्तयति किल मम पुरतः अहं कति जनानां मरणं पश्यामि किन्तु कदापि अहं चिन्तयामि वा मम अपि मरणमस्ति इति केचन जनाः वदन्ति किञ्चित् कालं श्मशानवैराग्यम् इति एकम् आगच्छति श्मशानवैराग्यं श्मशानं मध्ये यदा शवं स्थापयितुं गच्छामः तदा वयमपि वदामः हो सर्वे एवमेव किन्तु श्मशान श्मशान इत्युक्ते यत्र बोडि एतत् किं वदामि स्थापयामः लास्ट् हा ततः बहिरागमने वयं सर्वं विस्मरामः तदनन्तरमेव एकवारं स्नानं करोति स्नानेन सह सर्वं विस्मरामः अनन्तरम् एतत् एव पुनः अपि पश्यतु अस्माकं सर्वेषाम् इदानीम् अस्माकं बहूनाम् अत्र विद्यमानानां सर्वेषाम् अहं न वदामि बहूनाम् अस्माकं जीवनस्य अर्धभागं समाप्तं वा न वा सर्वे न चिन्तयन्ति इदानीमपि वयं न चिन्त केचन जनानाम् एय्टि पर्सेण्टेज् अपि अभवत् जीवनस्य कथं न इति वदामः लोकस्य नीतिं पश्यतु लोकस्य नीतिं पश्यतु शतवयः अनन्तरं कः जीवनं करोति अत्र अधिकाधिकजनाः अपि सेवेण्टि मध्ये गच्छति किल नैन्टि पर्सेण्टेज् जनाः अपि सेवेण्टि सेवेन् एय्टि मध्ये गच्छति वयं किमर्थं न चिन्तयामः वयमपि गच्छामः खलु मम इदानीम् इतोपि कति वर्षाणि सन्ति अहम् एतावत् धनं सम्पाद्य स्थापितवान् अस्ति वस्तुतया अमेरिकामध्ये विद्यमानाः वयं चिन्तयामः मरणपर्यन्तं यावद् आवश्यकं तावत् इदानीं बेङ्क् मध्ये स्यात् तदापि सन्तृप्तिः नास्ति अस्माकं तदापि वयं किं चिन्तयामः अधिकम् आवश्यकम् किमर्थम् अधिकम् आवश्यकं तद् न चिन्तयामः मम पुत्रस्य पुत्रे तत्सर्वम् अधिकं किमपि न चिन्तयति वदति तेषां भवति वयं जानीमः एव मरणानन्तरं तेषामेव भवति इति किन्तु तदर्थं सम्पादयति इति नास्ति सम्पादनं किमर्थं करोति स्वभावः जातः तादृशस्वभावः कुत्र आगच्छेत् तदर्थमेव उक्तवान् तत्सर्वं मास्तु इति अहं न वदामि तत्सर्वं करोतु वयं जानीमः तद् मम कृते नास्ति मम प्रयोजनं नास्ति सर्वमपि वयम् अवगच्छामः किल इतोपि दशवर्षाणि एव अहं जीवनं करोमि अथवा विंशतिवर्षाणि एव करोमि इति ज्ञात्वा अपि पुनः अपि वयं किमर्थं कुर्वन्तः स्मः एकस्वभावः जातः हेबिट् अभवत् अस्माकं किन्तु वस्तुतया हेबिट् किं भवितव्यमासीत् स्वस्य विषये हेबिट् भवितव्यमासीत् किं हेबिट् भवितव्यम् एतत् मध्ये मध्ये मध्ये अस्माभिः चिन्तनीयं मम कति वयः जातः एतत् शरीरं कियत् कालं भवति इतोपि एतेन शरीरेण किं किं करणीयम् अथवा एतस्य उपयोगः कः किमपि चिन्तयतु यत्किमपि एकं प्रश्नं स्वीकृत्य अन्तरङ्गे चिन्तनं करोतु तदा उत्तरं मिलति तत् उत्तरं यदा अवगच्छामः तदेव किमति इति वदति ज्ञानम् इति वदति तस्मिन् विषये अहं ज्ञातवान् वयं पठितवन्तः किल ज्ञातवान् ज्ञातवान् इति पास्टेन्स् कदा भवति कदा यदा मम अन्तरङ्गे केन उदाहरणेन किञ्चित् चलनं भवति अहम् एकवारं निश्चयं मया एकवारं निश्चयं करणीयं तद् बोडि अहं नास्मि इति यदा अवगच्छति तदा वयं किं कुर्मः बोडि निमित्तं कियत् प्रयत्नं कुर्मः तद् भवतु करोतु तेन सह अन्तरङ्गे विद्यमान आत्मनः विषये अथवा जीवः किम् इति अवगन्तुमपि किञ्चित् प्रयत्नः करणीयः तस्य प्रयत्नस्य भिन्नभिन्नमार्गः इदानीं तदस्ति इति बोधयति तादृशं तादृशमेकम् अस्ति इति यदा बोधः भवति यदा अनुभवः भवति तदा एव किं कर्तुं शक्नुमः तदा एव चिन्तनं भवति किल इदानीं वयं किमर्थं बोडि विषये बहु चिन्तयामः मम शरीरविषये अहं बहु चिन्तयामि किल मम एक रोमस्य विषये मम नासिकाविषये नेत्रविषये कति कति विषयेषु वयं चिन्तनं कुर्मः अहं शरीरम् इति बोधः अस्ति वयं वदामः न न न अहम् एतत् सर्वं जानामि जानामि नास्ति वयं सर्वं श्रुतवन्तः अहं ब्रह्मास्मि इति श्रुतवान् प्रज्ञानं ब्रह्म इति श्रुतवान् अयमात्मा ब्रह्म इति श्रुतवान् तत्त्वमसि इति श्रुतवान् श्रुत्वा किमपि प्रयोजनं नास्ति केवलं श्रवणमेव वयम् इदानीं ज्ञानम् इति चिन्तयामः ज्ञानम् किं तस्मिन् विषये मम किञ्चित् अवगमनं भवेत् अन्यपदानि न सन्ति वक्तुं मया मया तादृशानि कार्याणि अवगन्तव्यानि तद् अवगच्छति अस्माकं आमूलपरिवर्तनं भवति जीवनस्य इदानीम् अस्माकं यद्यद् दुःखमस्ति शतप्रतिशतम् एतद् दुःखं सर्वम् अस्माकं बोडि सम्बन्धितमेव अस्ति एकवारं जीवने अनुभवः भवति इति चिन्तयतु एतद् गच्छति एव एतद् मम एक तात्कालिकवासस्थानमेव किल कियत् कालपर्यन्तं भवति सिक्स्टि सेवेण्टि इयर् अहम् अत्र वासं करोमि एतद् मध्ये किन्तु तद् मम मम मम मम मम इदानीं तद् गतं गृहमपि मम मम मम मम इति चिन्तयामः वयं किल गृहस्य संरक्षणं करोतु न करणीयमिति अत्र कुत्रापि न वदति शरीरस्य संरक्षणं करोतु न करोतु इति भगवान् न वदति तदेव तत्र प्राब्लं जनानां जनाः बहु शीघ्रं भिन्नम् अवगच्छन्ति भगवान् न वदति शरीरस्य रक्षणं न करोतु इति नास्ति करोतु तत् स्वाभाविकमेव भवान् करोति तस्मिन् विषये बहु चिन्तनीयं किमपि नास्ति मेडिकल् सैन्स् तत् तत् एवं सर्वं किमपि करणीयं नास्ति बहवः विषयाः एवमेव किल अनन्तर जनरेशन् उत्पादनविषये किमपि क्लास् करणीयं वा अत्यन्तविज्ञानं यत्र नास्ति सैन्स् यत्र नास्ति तत्रैव अत्यन्त अधिक उत्पादनं चलति किन्तु किमर्थं तस्मिन् विषये तद् पठनीयम् एतत् पठनीयं तत्र बाल्यकाले एव शिक्षणं दातव्यम् अनावश्यकविषयेषु शिक्षणं ददा सैम् अस्ति मम बोडि संरक्षणं करणीयमिति सर्वे अपि जानन्ति कारणं तद् आवश्यकमस्ति तस्य किन्तु अन्यत् न जानन्ति बोडि अपेक्षया अन्य एकवस्तु अस्ति अन्तः तत् किम् इत्येव न जानीमः तस्मात् भगवान् वदति तत् किम् इति ज्ञातुं प्रयत्नं करोतु तत्र एकः प्रयत्नः पूर्वश्लोके अन्येकप्रयत्नः उक्तः अत्र अन्येक एतत् किञ्चित् क्लिक् भवति चेत् बहु आनन्दकरं भवति अहं न जानामि कः तेन मार्गेण गच्छति इति अन्य सर्वाणि कार्याणि अद्य वयं कुर्मः किल तत्सर्वं किम् इति तस्मिन् समये वयम् अवगच्छामः तस्य नाम एव ज्ञानम् इति वदति वदति किल उपनिषत् मध्ये वदति यस्य ज्ञानेन अन्यसर्वविषये अपि ज्ञानं भवति तदेव ज्ञानम् एतत् ज्ञानं ब्रह्मज्ञानम् इति अहं बोडि विषये जानामि चेत् किम् आत्मनः विषये अहम् अवगन्तुं न शक्नोमि मनसः विषये अवगन्तुं न शक्नोमि बुद्धिविषये अवगन्तुं न शक्नोमि किन्तु अहम् एकत्र उपविश्य अहं मम अन्द अन्तरङ्गं प्रति चिन्तयामः अन्तरङ्गं प्रति चिन्तयति इत्युक्ते कः अर्थः पदानां बहु लिमिटेशन् अस्ति अर्थकथने अन्तरङ्गं प्रति चिन्तयामि अन्तः पश्यति तत्र किमपि किं वेन् अस्ति अस्ति अस्ति एवं न अन्तरङ्गं प्रति चिन्तयति इत्युक्ते कः अर्थः आत्मविषये कथं वयं चिन्तयितुं शक्नुमः प्राक्टिकलि कथं वयं चिन्तयितुं शक्नुमः अहम् आत्मनः विषये चिन्तयितुम् इच्छामि किं करणीयं ध्यानं किं करोमि ध्यानम् इत्युक्ते किं करोमि एकं प्राणविषये शक्यते प्राणविषये चिन्तयतु कथं करोमि मनः मनप्रग्रहः इति पदं सम्यक् अस्ति उत्तमपदम् अस्ति मम प्रश्न मनः किम् इति वयं न जानीमः खलु मैण्ड् किम् इति वयं न अवगच्छामः अनन्तरं कथं वयं मैण्ड् कण्ट्रोल् कुर्मः शरीरम् एवं किञ्चित् किञ्चित् जानीमः तदापि शरीरस्य कण्ट्रोल् अस्ति वा वृक्षासने एकघण्टां तिष्ठतु चिन्तनीय चिन्तनं करणीयं तदेव मार्गः सः एव अस्ति मार्गः एकाग्रतया कान्सन्ट्रेशन् आनेतुं प्रयत्नं करोतु कथं कान्सन्ट्रेशन् आनयामः प्रथमम् एकवारं गत्वा उपविशतु एकत्र अनन्तरम् एतादृशशास्त्रचिन्तनं करोतु तदपि एकमार्गः योगमार्गः एकः मार्गः अस्ति योगमार्गः कथं ध्यानं करोतु अथवा योगे अस्ति किल यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि अन्तिमं कान्सन्ट्रेशन् मध्ये प्राप्नोति इत्युक्ते समग्रसमाधिमध्ये प्राप्नोति प्रथमं किं यम नियम आसन प्राण आसन इत्युक्ते किम् पोस्ट् कथं तस्य योगशास्त्रे व्याख्यानं लिखति प्रथमपङ्क्ति एव अस्ति स्थिरं सुखम् आसनं स्थिरं स्थिरम् इत्युक्ते किं चलनं विना सुखेन भवान् अधिकसमयं कथम् उपवेष्टुं शक्यते कथमित्युक्ते मेरुदण्डः लम्बः भवेत् तादृशरीत्या भवान् कथम् उपवेष्टुं शक्यते तदेव आसनं भवतः किञ्चित् समये एवं न भवेत् एवं न भवेत् तत्र तत्र वक्रता न भवेत् भित्तिप्रति न गच्छेत् एवम् उपवेष्टुं कियत् समयं तस्य प्राक्टीस् करणीयं वृथा न आगच्छति तदर्थमेव पद्मासनं करोतु वज्रासनं करोतु भिन्नभिन्न आसनानि कुर्मः किं भवति बोडि वयं यदा इच्छामः तदनुसृतम् उपविशति कुत्रापि न गच्छति साक्षात् द्रष्टुं शक्यते भवन्तः गृहं गत्वा भवतां पुत्रान् अथवा पुत्र्यः सन्ति चेत् पश्यतु इदानीं भूमौ उपवेष्टुं न शक्नुवन्ति अहं यदा पाठयामि अहं पश्यामि किञ्चित् समयाभ्यन्तरे पादद्वयम् एवं करोति पाद बहु बोडि मध्ये कियत् चापल्यमस्ति स्वस्य बोडि उपरि किञ्चिदपि कण्ट्रोल् नास्ति एकघण्टा एवम् उपवेष्टव्यम् इति वदति चेत् न शक्नुवन्ति तावत् केपासिटि गतं शरीरस्य मनसः तु चिन्तयतु मनः कुत्र अस्ति इति अस्माकमपि तेषामपि सर्वेषामपि किञ्चित् चिन्तनं करोतु किमपि अन्यकार्याणि न एतदर्थम् एक किं वदामि एक डालर् अपि अथवा एकपैसा अपि न आवश्यकं किल केनापि एतत् कर्तुं शक्यते तादृश एकज्ञानमस्ति एतत् किन्तु सरलं न सरलमिति कोऽपि न वदति तस्मादेव भगवान् शतविध उपायान् सूचयति एक सूचना अस्ति अस्मिन् एतद् मध्ये मम अपेक्षा का इत्युक्ते एतद् उपयुज्य प्राक्टीस् करणीयं किं मम कृते क्लिक् भवति इति द्रष्टव्यं योगासनविषये कुतश्चित् पठितवन्तः श्रुतवन्तः कृत्वा पश्यतु अन्यत् सर्वं मनुष्यजीवने कर्तुमेव किल अथवा चिन्तनं करणीयं चिन्तनं तदेव भगवान् तदर्थं शक्तिं दत्तवान् अस्ति किल अस्माकं कृते तादृशीं शक्तिं सः दृष्टा तदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः इति वदन्ति ऋषयः वदन्ति किल कथं कथं मनसः अपोरशक्तिः अस्ति अद्य वदति किल बुद्धिविषये अस्माकं ब्रैन् यदस्ति तस्य कति पर्सेण्टेज् उपयोगं करोति फैव् पर्सेण्टेज् तद् अत्यन्तबुद्धिमन्तः जनः यत् ब्रैन् अस्ति तस्य फैव् पर्सेण्टेज् एव उपयोगं करोति इति पश्यतु एतत् कति वर्षेभ्यः पूर्वम् उक्तम् भवान् भवतः बुद्धि यदस्ति तत्र कपेसिटि कियदस्ति वृथा जायमानमस्ति तत् नाशं भवति तत्सर्वं तदर्थमेव भिन्नभिन्न उपायान् वदति अर्जुनं निमित्तीकृत्य भगवान् वदति भवान् चिन्तयतु अस्मिन् लोक लोकतः पलायनं न करोतु युद्धमेव न करोमि कार्यमेव न करोमि अहं सन्यासं स्वीकरोमि तत्र गच्छामि एतत् करोमि न न शक्यते एतत् सर्वं वृथा वदति भवान् दश डालर् त्यक्तुं भवान् न शक्नोति तत् अवगन्तव्यं चेत् किं करणीयं स्वस्य विषये किञ्चित् अवगमनं करोतु तदेव भगवान् द्वितीय अध्याये करोति देहिनोऽस्मिन् यदा देह देहि अस्मिन् देहे किमस्ति कौमारं यौवनं जरा एतत् कथं चिन्तनीयम् इत्युक्ते स्वस्य विषये चिन्तनीयम् अन्य कस्यापि चित्रं स्वीकृत्य न पश्यतु स्वस्य एव पश्यतु चिन्तयतु कथमासमहं कौमारे मम शरीरं कथमासीत् मम चिन्तनं किम् आसीत् बहु यद्यत् भूतकालमस्ति पास्टेन्स् यद्यत् गतं भवन्तः चिन्तयन्तु पास्टेन्स् मध्ये अस्माभिः किमपि कर्तुं शक्नुमः वा इतः परं यत् समाप्तं तत् किमपि कर्तुं शक्नुमः वा न किन्तु कियत् वयं तत्र एव अभिमानं स्थापयामः सत्यम् अवगच्छति किम् इदानीं पश्यतु ह्यः यत् समाप्तं दशवर्षपूर्वं यत् समाप्तं द्वयमपि समानमेव नास्ति वा स्थानद्वयेपि अस्माकं किमपि कण्ट्रोल् नास्ति इतः परं तद् किमपि विचिन्त्य प्रयोजनं नास्ति तस्मात् किं करणीयम् ओ अहं तदस्मि अहम् एतदस्मि अहं तत् कृतवान् एतत् कृतवान् अहं किमपि किमपि वयं स्वयं किं किं चिन्तयामः स्वस्य एव एतत् सर्वं बहिर्वक्तुमेव नास्ति बहिः परस्परं सम्भाषणं कर्तुं न तस्मादेव एतादृशपठनं सर्वं स्वयं करणीयम् इति वदन्ति भगवद्गीतायाः मीनिङ्ग् वक्तुमेव अहं शक्नोमि तस्य भावार्थः अनन्तरं तस्य अनुभवार्थः तत्सर्वं कथं करणीयं स्वयमेव चिन्तनीयम् एतत् श्लोकं पठित्वा गच्छामः वृथा पदस्य अर्थं जानामि व्याकरणं जानामि सम्यक् एव भवान् जानाति <laughs> किन्तु तस्य उपयोगः कदा भवति एकः श्लोकः पर्याप्तः एकं श्लोकं स्वीकृत्य चिन्तनं करोतु उपविश्य മമ ദേഹ കഥമാസീത് മമ കൗമാരം കഥമാസീത് മമ യൗവനം കഥമാസീത് ചിന്തയിത്തു ദുഃഖം ന കരോതു ഓ സർവം ഗതം ഖലു തദർത്ഥം ന ഇതാനും കിമർത്ഥം ചിന്തയാമ പരിവർത്തനം തു നിശ്ചിതം തസ്മാത് ഏതസ്യാപി പരിവർത്തനം അസ്തി ഏത് നിശ്ചിത വിഷയ പുനഃ കിമർത്ഥം തത്ര ദുഃഖം കരോതി തദ്ദേഹം ഭഗവാൻ പൃച്ഛതി കിലാ अग्रे भगवान् वदति अन्यस्य विषये इति उदाहरणत्वेन अर्जुनं बोधयति एषः आचार्यः एषः शिष्यः अथवा भवतः गुरुः भवतः पितृव्यः पितामहः एते सर्वे मृतवन्तः पास्ट् टेन्स् मध्ये वदति कः अर्थः सर्वे पुरतः एव तिष्ठन्ति किल अन्तरङ्गे भवतः चिन्तने भवान् यदा चिन्तयति भव भवतः किञ्चित् आत्मबोधः यदा भवति भवता तदा भवान् अवगच्छति एतत् शरीरं सर्वं गतमेव किमर्थम् अहम् एतस्य विषये पुनः पुनः पुनः पुनः एवं दुःखं करोमि एतत् सम्पादयामि एतत् सम्पादयामि बन्धुत्वं सम्पा सम्पादयामि आचार्यत्वं सम्पादयामि भिन्नभिन्नकार्याणि किल एकमेकं मयि अहङ्कारस्य वर्धनं करोति चेत् स्वस्य निमित्तं वयं चिन्तयामः चेत् तद् न सम्पादयामः तदुत्तमम् तस्मादेव भवन्तः पश्यन्तु आध्यात्मिकक्षेत्रे बहु शीघ्रम् अग्रे गतवन्तः इदानीमपि वयं पश्यामः किल ते सर्वे बहु पठितवन्तः कुत्रापि तेषां डिग्री किमपि अस्ति वा किमर्थं नास्ति डिग्री अथवा पठनमस्ति अहङ्कारतः बहिरागन्तुं बहु कष्टम् मम ऐडेण्टिटि तद्धिति अहं कृतवान् पुनः पुनः प्रतिदिनम् अहं कुर्वन् अस्मि तत् स्व अन्तरङ्गे तद् न इति एकबोधः करणीयः तदर्थं भिन्नभिन्नमार्गाः सन्ति किं करणीयम् अत्यन्तसामान्यलघुसरलकार्याणि करणीयानि जीवने किल रामकृष्णपरमहंसस्य जीवनं चरित्रं स्वीकृत्य पठन्तु शौचालयं प्रक्षालयति स्म प्रतिदिनं सर्वेषां निद्रानन्तरं सः उत्थाय गत्वा आश्रमस्य सर्वशौचालयं प्रक्षालयति किमर्थम् सः वदति नो चेत् न आगच्छति अहं वदामि एतत् सर्वं किन्तु अन्तरङ्गे सः भावः आगच्छेत् किल तदर्थमेव अस्माकं ग्रामीणजीवनम् आसीत् किल एकैकस्य गृहे अपि वयं सर्वाणि कार्याणि कुर्मः किल स्वस्य गृहे वयं ग्रामे ग्रामे यदा वासं कुर्मः धेनूनां पालनं करोति घण्टाद्वयं घण्टात्रयम् आवश्यकं तस्य धेनुं चरति चेत् चरति इत्युक्ते तृणं खादितुं नयति किल ग्रास् खादितुं यदा धेनुं नयति अहं स्मरामि मम बाल्यकाले वयं नयामः एकघण्टा घण्टाद्वयं भवति अहं चिन्तयामि चेत् मम समयस्य मूल्यं इदानीं वयं जानीमः किल किं मूल्यं लोकस्य नाशं कर्तुं तत् समयस्य उपयोगं करोति इदानीं भवान् किं कुर्वन् आहत्य तदेव किमर्थं भगवान् धेनुपालनं कृत्वा प्रदर्शितवान् गोपालकः आसीत् सामान्यजनैः सह जीवनं कृतवान् ग्रामे वृन्दावने गत्वा पश्यतु इदानीमपि साक्षात् ग्रामः कुग्रामः एव भवति तत् कत् किमर्थं तत्र जन्म स्वीकृतवान् सः किमर्थं तत्र वासं कृत्वा प्रदर्शितवान् सामान्यजीवनं करोतु अत्यन्तसरलजीवनं करोतु एतादृशकार्याणि शीघ्रं पठितुं പഠിതും ശക്നുമः तस्य धनं नासीत् इति कारणेन एतावत् वेष्टिं धृत्वा अटितवान् वा एतावदेव तस्य वेष्टिः आसीत् किल एतादृश सरलकार्याणि जीवने स्वीकरोतु तदानीं वयं किं पठामः हा इदानीन्तन आश्रमान् दृष्ट्वा न गच्छतु इदानीन्तन अहङ्कारः इति अन्तरङ्गन्यूनं न्यूनम् आगच्छति तदा ग्रामः गन्तव्यः क्षेत्रे कार्यं करणीयं धेनूनां पालनं करणीयं सामान्यजनानां दुःखं श्रोतव्यं किल कृषकाः सामान्यजनाः अधिकं किमपि न पठितवन्तः तेषां किञ्चित् पाठनं करणीयं किमपि किमपि उत्तमकार्याणि मनसि आगच्छति नगरे उपविशामः चेत् किम् आगच्छति मनसि किमपि कार्यं नास्ति चेत् क्लब् गच्छामि किञ्चित् पिबामि किल जन स्वाभाविकतया स्वाभाविकतया जनानाम् अन्तरङ्गे कथम् आगच्छति इति पश्यतु स्टाटस् यद् नास्ति तदपि प्रदर्शयामः अस्माकं यद् नास्ति तदपि अस्ति इति प्रदर्शनीयम् इति तदेव मर्यादा तत्रत्य किमपि किमपि एतादृशं स्वयं चिन्तयितुं समयस्य उपयोगं करोतु पुनः पुनः मनुष्यजन्म मिलति इति किमपि निश्चयः नास्ति कोटिकोटियोनिः सन्ति लोके कोटिकोटिस्थाने जन्म प्राप्तुम् अवसरः अस्ति तन्मध्ये चिन्तनं करणीयं चेत् किं मनुष्यजन्म आवश्यकमिति सर्वे आचार्याः वदन्ति किल मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः एतत् त्रयम् अत्यन्तं दुर्लभं लोके मनुष्यत्वं मनुष्यः इति भवति चेत् मनुष्यजन्म एव दुर्लभं तथापि मनुष्यत्वम् आवश्यकं पुनः मनुष्यजन्म एव असुरत्वं भवति चेत् कः लाभः एतादृशचिन्तनम् अस्माभिः करणीयं तदर्थम् एतादृशश्लोकस्य उपयोगः करणीयः अग्रिमश्लोकं पश्यतु मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखता आगमापायिनो अनित्याः तां स्थिति स्थितिक्षस्व भारत एकवारं वदामः मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखता आगमापायिनो नित्य तां तितिक्षस्व भारत पदच्छेदं करोतु तदा सरलं भवति मात्रास्पर्शाः तु मात्रास्पर्शास्तु मात्रास्पर्शाः तु कौन्तेय ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത ആഗമാപായിനഃ അനിത്യാഹ താൻ തിതിക്ഷസ്വ തിതിക്ഷസ്വ ഭാരത ओ कियत् चत्वारि पदानि सन्ति तत्र आगमापायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व तान् तितिक्षस्व भारत इदानीं मात्रास्पर्शाः कः अर्थः कौन्तेय सरलं सरलं पदं स्वीकरोतु कौन्तेय हे कुन्तीपुत्र इत्युक्ते अर्जुन अर्जुनं वदति भगवान् एकैकसमये आह्वाने अपि अहम् उक्तवान् सर्वत्र आह्वाने मनसः विषये वदति चेत् तादृशम् आह्वयति ऋषिकेश अथवा गुडाकेश तादृशम् आह्वयति शरीरस्य विषये वदति चेत् तादृशरीरेण किं करणीयं तादृश न पार्थ तादृशं ददाति इदानीम् अत्र पश्यतु अत्र किं वदति कौन्तेय हे कुन्तीपुत्र इत्येव आह्वानम् अत्रापि किं कारणं स्यात् किं कार्यं वदति अत्र मात्रास्पर्शाः तु मात्रास्पर्शाः इत्युक्ते मात्रा मात्रा इत्युक्ते विषयः विषयस्पर्शः इत्यर्थः विषयस्पर्शः इत्युक्ते हा इन्द्रियस्य कार्यम् अत्र कस्य कार्यं वदति इन्द्रियकार्यं वदति भवतः अन्यविषयेण सह स्पर्शः गतश्लोके किम् उक्तवान् स्वस्य शरीरविषये अवलोकनम् उक्तवान् इदानीं वदति भवतु तद् न अवगच्छति चेत् अन्यविषयं पश्यतु मात्रास्पर्शः कथमस्ति मात्रास्पर्शः इत्युक्ते विषय स्पर्शः विषयेण सह सम्बन्धः कथं भवति अत्र वदति किल विषयसम्बन्धः कथं कथं हा मम त्वक् अस्ति त्वक् इन्द्रियः किल कदा मम शैत्यम् अहम् अनुभवामि अथवा उष्णं कदा अनुभवामि इन्द्रियेण सह स्पर्शः यदा भवति किल शैत्यस्य त्वक् इन्द्रियेण सह स्पर्शः भवति मम किं भवति प्राक्टीस् कारणेन मम अन्तरङ्गे प्रथमं किं विचारः आगच्छति फो शैत्यं शैत्यं शैत्यं शैत्यम् इति विचारः आगच्छति किञ्चिदपि मानसिकं गतं किल पूर्वं तु भवान् भवतः शरीरमेव पश्यतु इत्येव उक्तवान् बाल्ये एवमासीत् कौ यौमने कौमारे वयम् अवगच्छामः इदानीं वदति शैत्यम् उष्णमपि एवमेव इति कथम् अहम् अवगच्छामि तदेव तदर्थमेव चिन्तनं करणीयम् अधिकमधिकं डेप्त् प्रति गच्छति बहु सम्यक् अस्ति लघु लघु पायिण्ट् मध्ये अग्रे अग्रे गच्छति सः अग्रे अग्रे गत्वा अस्माकम् अवगमनमेव कष्टम् इदानीं पश्यतु शरीरविषये यदा उक्तवान् बहु सम्यक् अवगमनमासीत् इदानीं कस्मिन् विषये वदति किञ्चित् डप्त् गतम् इन्द्रियाणां विषये वदति शरीरं तत्र भवतु इन्द्रियाणां कथं शैत्यम् उष्णं भवान् अनुभवति किल ആം ശൈത്യം ശൈത്യമിവ അനുഭവാമി ഉഷ്ണം ഉഷ്ണം ഉഷ്ണമിവ അനുഭവാമി കിമർത്ഥം ഭഗവാൻ വദതി ശൈത്യം അപ്പി ഉഷ്ണമപി സ്ഥിരം നാസ്തി ഭവാൻ ഏവ തത് ദ്വയമപി അനുഭവത്തി ഇതി ഭവാൻ വദതി കിഞ്ചിത് ഡെപ്ത് അസ്തി ഇതി അവഗതം വാ കാര്യം അവഗതം വാ ഇതി <laughs> ഭിന്ന വിഷയ കാരണം തത് കിഞ്ചിത് സ്വയമേവ അവഗന്തവ്യം इदानीं कोऽपि पृच्छति शैत्यं स्पर्शनं करोति चेत् शैत्यमेव अनुभवामि उष्णस्पर्शनं करोमि चेत् उष्णमेव अनुभवामि किन्तु केचन जनाः अधिकशैत्यम् अनुभवन्ति सत्यं डिग्री दृष्ट्वा न वयं डिग्री इति वदामः तदापि लघुशैत्यमस्ति चेदपि केचन जनाः वदन्ति ओ अतिशैत्यम् इदानीं पश्यतु उष्णं भारते नैण्टि डिग्रि मध्ये हण्ड्रेड् डिग्रि सेल्सियस् सेल्सियस् मध्ये न करोति हण्ड्रेड् फारेन् हैट् मध्ये जन राजस्थान् मध्ये जनाः जीवनं कुर्वन्ति खलु फिफ्टि डिग्रि सेल्सियस् आगच्छति चिन्तयितुं शक्यते वा अत्र तर्टि तर्टि फैव् भवति चेत् वयं किं कुर्मः സർവ ഊഷ്ണവും അദ്യ ഹോട്ടിഡ് इत्युक्त्वा काचं सर्वम् एतत् कृत्वा ए सि चालयित्वा किञ्चित् अस्माकं भेदः अभवत् वा न वा यदा भारते वयं जीवनं कृतवन्तः ततोपि शरीरस्य शीतोष्णविषये भेदः अस्ति वा न वा अस्ति किल एतादृशभाग्येन वयम् अवगन्तुं शक्नुमः भगवान् वदति कम्प्लीट् तादृशमेव एतत् भवतः अवगमनमेव शीतौष्णं कदाचित् कारणं किम् आगमापायिनः अस्ति ते आगमापायिनः इत्युक्ते गच्छति आगच्छति तादृश एकवस्तु न भवति लोके कियत् डत् अस्ति इति चिन्तयतु तत् अवगन्तव्यम् अस्माभिः कथम् अवगन्तुं शक्यते तदर्थमेव अस्माकं ऋषयः अत्यन्तवेनल्काले पञ्चाग्निमध्ये तपः करोति वयं श्रुतवन्तः किल पञ्चाग्नि मीन्स् कः अर्थः चतुर्भागे अपि अग्निः स्थापयति उपरिष्ठात् सूर्यस्य अति उष्णे तद् डिसेम्बर् मासे न पञ्चाग्नि इति तस्मिन् समये करोमि इति न किञ्चित् पूर्वम् उक्तवन्तः किल अतिशैत्ये गङ्गायां गत्वा स्नानं करोतु किमर्थं पश्य वयं हस्तं स्थापयामः तत्र किं भवति सम्पूर्णं फ्रीस् भवति तादृशसमये गङ्गायां गत्वा जनाः कथं तिष्ठन्ति इति पश्य सम्पूर्णसन्ध्यावन्दनं गङ्गायां स्थित्वा करोति कथं शैत्यस्य उष्णस्य मम शैत्यं मम उष्णं कः निश्चयं करोमि अहमेव अहमेव विल् पवर् इति वदति किल वयम् अन्येकवाक्ये अहं निश्चयं करोमि लघुशैत्यम् आगच्छति ओ आगे सर्वं गतं प्रथमं नासिका प्राब्लम् अनन्तरं चेस्ट् प्राब्लम् अनन्तरं बहु गुलिकां खादामि हार्ट् प्राब्लम् तेन सर्वत्र प्राब्लम् एतावत् धैर्यं नास्ति मनुष्यस्य धीरः नास्ति भगवान् पूर्वश्लोके उक्तवान् धीरस्तत्र न मुह्यति धीरः तत्र न चलति शैत्यमस्ति इति कारणेन पलायनं न करोति उष्णमस्ति इति कारणेन पलायनं न करोति वातावरणम् एवमस्ति इति कारणेन पलायनं न करोति मम अत्र सुखं नास्ति इति कारणेन न दुःखं तदागच्छति अग्रे तद् इतोपि कष्टकरमस्ति शैत्यम् उष्णं किञ्चित् अवगन्तुं शक्नुमः भारतात् आगतवन्तः इति कारणेन सुखं दुःखम् इतोपि कष्टकरं तत्र कथं पश्यति कथं वदति मात्रा स्पर्शास्तु इत्युक्ते एतादृश इन्द्रिय സ്പർശകാരണേന അസ്മാകം കീദൃശജ്ഞാനം ഭവതി മാത്ര ഇത്യുക്തി തത്ര കിം മാത്ര സ്പർശമിതി കിമർത്ഥം വദതി ക്ഷണനേരം കിഞ്ചിത് അല്പസമയേവ കില ഇത് നിഷീതം ഇതി വദതി കിഞ്ചിത് അനന്തരം തത് ഓൺ കരോതി ചെയ്ത് ഉഷ്ണം ഇതി വദതി ഏതത് അത്രയേവ സ്ഥിരം ഏത് കിം അർത്ഥമവഗതി വാ शीतम् उष्णम् अत्र स्थिरमस्ति चेत् कुत्र भवतः अन्तरङ्गे एतत् स्थिरं चेत् कथं तस्य आगमनगमने भवान् एतत् करोति तद् कथं गच्छति आगच्छति भवतः शरीरे शरीरे न भवतः आत्मनि तस्य सम्बन्धः अस्ति चेत् तद् स्थिरं भवति तत्र किल तत्र भेदः न आगच्छति एतत् शरीरं मात्रास्पर्शसन्दर्भे इत्युक्ते क्षणस्पर्शसन्दर्भे कस्य शीतोष्णसुखदुःखं तदेव अत्र अस्ति किल शीतोष्णसुखदुःखदा सुखदुःखम् अथवा शीतम् उष्णम् एतस्य आगमने मम एतद् शरीरम् अथवा भवत्याः प्रश्नः पृष्टः मन द्वयमपि किञ्चित् अन्तरङ्गं प्रति अपि गतम् मनः अपि तत्र किं करोति सुखम् अथवा दुःखम् अनुभवति शरीरं केवलं नास्ति किल शीत उष्णं कुत्र शरीरे सुखं दुःखं कुत्र मनसि शरीरे सुखं दुःखं नास्ति किल मम हस्ते सुखम् आगच्छति वा न हस्त अनुकूलं भवति चेत् सुखम् अहम् अन्तरङ्गे अनुभवामि भगवान् किञ्चिदपि अग्रे नीत्वा वदति सुखदुःखदाः शीतोष्णसुख दुःखदाः शरीरे तः अन्तरङ्गे मनसि अनुभवति चेदपि तदपि आत्मा न तदपि भवान् नास्ति कथम् अवगच्छामः एवं भिन्नभिन्न अनुभवाः अस्माभिः अवगन्तव्याः तत्र अध्ययनं करणीयम् अस्माभिः किमर्थमित्युक्ते तद् आगमापायिनः अस्ति സുഖമപി ദുഃഖമപി കഥാചിत् शीते अहम् അതിസുഖം അനുഭവാമि अवगतं कदाचित् शीते मम दुःखं भवति कदाचित् उष्णे मम आनन्दः कदाचित् उष्णे मम दुःखं तद् मम मनसि एव तत् तद् दुःखं सुखं शीते वा नास्ति उष्णे वा नास्ति कुत्र अस्ति तद् मम मनसि अस्ति तदपि स्थिरं नास्ति तस्मिन् विषये अपि अस्माभिः अधिकचिन्तनं न करणीयं ततोपि अग्रे अस्ति इति प्रथमं शरीरं किम् इति अस्माकम् अवगमनं भवेत् एतद् बोडि किमर्थं बोडि एव अहं नास्मि भाषारीत्या वा चिन्तनरीत्या वा कथमपि वयम् अवगच्छामः बहु तस्मिन् विषये पुनः पुनः चिन्तनं करणीयं तदनन्तरं मनः अपि अहं नास्मि कथम् अवगच्छामः सुखं नास्ति दुःखं नास्ति सुखमपि अस्ति किन्तु कदाचित् बहूनि उदाहरणानि चिन्तयितुं शक्नुमः समयस्य अपि अपर्याप्तता अस्ति पश्यतु एककार्यं कदाचित् सुखं ददाति तदेव कार्यं दुःखमपि ददाति अस्माकमेव कदाचित् कानिचन कार्याणि केचन जनानां सुखं ददाति अन्ये केचन दुःखमनुभवन्ति अस्ति किल इदानीं पौर्णमी अस्ति उत्तमचन्द्रिका अस्ति अस्माकं सामान्य एकस्य यौवनकालः विवाहः समाप्तः तस्य सुखं ददाति वा दुःखं ददाति वा सुखं तस्य पत्नी समीपे नास्ति अथवा पतिः समीपे नास्ति सः दूरे कुत्रापि उद्योगार्थं गतवान् तस्य चन्द्रिका दुःखं ददाति वा सुखं ददाति वा एव विप्रलम्बशृङ्गारः इति वदति कवितायां भिन्नभिन्नपि यत्किमपि चिन्तयतु किल कदाचित् वयं एकसमानकार्यं मम सुखं ददाति अन्यस्य दुःखं ददाति कदाचित् मम एव सुखं ददाति दुःखं ददाति तस्मात् एते सर्वे अपि कीदृशाः आगमापायिनः सन्ति गच्छति आगच्छति एतादृश कस्यापि वस्तुनः उपरि भवान् ध्यानं न करोतु इति भगवान् वदति तदेव आगमापायिनो अनित्याः अनन्तरं किं वदति ते न नित्याः तस्मात् हे भारत किं करणीयं तान् तितिक्षस्व तितिक्ष एकगुणः एव तितिक्ष सहनं करोतु कण्ट्रोल् करोतु तद् मम मया तत् सोढुं शक्यते तादृशसहनं दुःखम् आगच्छति चेत् किं चिन्तनीयम् एतत् स्थिरं नास्ति सुखं तु अस्ति एव तस्मात् दुःखे अत्यन्तरोदनं कृत्वा सर्वं समाप्य आत्महत्यां करोति किल केचन जनाः जीवनस्य समापनं न करोतु सर्वत्र वयं पश्यामः दुःखमस्ति अनन्तरं सुखमागच्छति अथवा सुखमस्ति चेत् किं करणीयम् अति अट्टहासं न करोतु एतदनन्तरम् एकं दुःखमस्ति तद् इदानीमेव प्रिपेर् करोतु तदर्थं सुखं वा भवतु दुःखं वा भवतु एतत् परिवर्तयति इति एकः बोधः एतत् बोधः एव अन्तरङ्गे अस्ति चेत् तस्य जीवनम् इतोपि सुखकरं भवति तितिक्षस्व उत्तमपदमस्ति एकैकस्य कथं तेन सह समञ्जसः करणीयः इति वदति शीत दुःख सुख शीत उष्ण सुख दुःख एतत् सर्वं नित्यं नास्ति इति ज्ञात्वा किं प्रयोजनं यदा अहम् एतत् सर्वं नित्यं नास्ति आगमापायिनः इति अवगच्छामि तदा मया सोढुं शक्यते मम नो चेत् दुःखं यदा आगच्छति सर्वं समाप्तं भवति किल तदेव अर्जुनस्य अभवत् किल यदा युद्धं करणीयम् इति यदा स्थितिः आगता दुःखम् आगता पितामहः आचार्यः सर्वे आगत्य स्थितवन्तः समग्रशक्तिः गता शरीरतः तद् न भवतु कारणं किम् एतत् परिवर्तनं भवति इति दुःखमागच्छति चेत् चिन्तयतु सुखमेव अस्ति चेत् किं चिन्तनीयम् अत्यन्त कण्ट्रोल् विना अन्येषां सर्वेषां नाशं कृत्वा अट्टहासं न करोतु एतदपि परिवर्तयति तादृश एक तितिक्षा यस्य अस्ति सः सम्यक् जीवनं कर्तुं शक्नोति सः तादृशचिन्तनं करोतु इति अर्थः इदानीं श्लोकद्वयं वयं समापितवन्तः एकवारम् उक्त्वा समापय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्य तां तितिक्षस्व भारत पश्यतु तत्र भारत इत्येव आगतवान् कौन्तेय इत्येव आरम्भं कृतवान् भारत इति किं भारत भरतः कीदृशः भरतस्य कथां पुराणे पठतु तादृशभरतः भवतु अथवा भरतः इति पदस्य अर्थं पश्यतु ज्ञानी इत्यर्थः भासी रति हाँ। यस्य अस्ति सः एव भरतः हाँ। अथवा भारते जन्म प्राप्तवान् सः कीदृशः भवति ज्ञानी भवति ज्ञानी भवति चेत् किं तितिक्षा तस्य लक्षणम् इति अर्थः भवतु समापयामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवे ॐ शां ते